ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. سەككىزىنچى دېكابىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە داۋام قىلىۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق ئىككى نەپەر خىتاي ئەمەلدارى بىلەن ئۈچ خىتاي شىركىتىگە جازا ئېلان قىلدى بۈگۈن جۈمە كۈنىدىكى جازا تەدبىرىنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى بىرلىكتە ئېلان قىلغان بولۇپ قاراردا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى يۈرگۈزۈۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق گاۋچى ۋە

ۋە لاگېرلارغا قامىلىشقا بۇيرۇق بەرگەن مىڭلىغان تۇتقۇنلارنىڭ قىيىن قىستاققا ئېلىنىشى سوتسىز كېسىلىشى ۋە ئائىلە ئەزالىرىنىڭ خانىۋەيران بولۇشىغا سەۋەبچى بولغان خۇ ليەنخې ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي كومپارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن بۇ ئىشخانا ئىككى مىڭىنچى يىلى تەسىس قىلىنغان بولۇپ

كىرىشتۈرۈلگەن. خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن. بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىل ئىلگىرى خەن سۇلالىسى دەۋرىدە جاڭ چيەن شەرق بىلەن غەربنى، يەنى ئاسىيا بىلەن ياۋروپانى تۇتاشتۇرىدىغان يىپەك يولىنى ئاچقان ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى بەرپا قىلىنىپ، سودا ئىقتىسادنىڭ ھەر تەرەپلىمە كېڭىيىشىگە سىجىل تۈرتكە بولماقتا. شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ ۋە باجدىن خالىي رايونىنىڭ قۇرۇلۇشى مىسلىسىز تەرەققىيات پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. خەۋەردە شىنجاڭ شۈنفا ۋېيچى ئېنېرگىيە پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى جىڭ ۋېينىڭ سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ قەشقەرنىڭ شىركەتلەر ئۈچۈن ياخشى ئىستىقبالغا ئىگە جاي ئىكەنلىكى شۇ سەۋەبتىن ئۆزلىرىنىڭ قەشقەر ئەركىن سودا سىناق رايونىغا ماكانلىشىپ بۇ يەردە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلىنىدىغان يۇقىرى ئېقىملىق لىتىيلىق باتارېيە كارخانىسىنى قۇرغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن مەزكۇر خەۋەردە يەنە ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ياۋروپاغا قاتنايدىغان يۈك پويىزى لىنىيەسىنىڭ يىگىرمە بىرگە يەتكەنلىكى، بۇ لىنىيەلەرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوتتۇرا شەرق ۋە شەرقىي ياۋروپادىكى ئون توققۇز دۆلەت، يىگىرمە ئالتە شەھەرگە تۇتاشقانلىقى. توشۇلىدىغان ئېكسپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ دەسلەپكى كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە كىيىم كېچەكلەردىن ماشىنا ۋە ئاپتوموبىل زاپچاسلىرى قاتارلىق ئىككى يۈزدىن ئارتۇق تۈرگە كېڭەيگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنزنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئائىت ئەڭ يېڭى تەتقىقاتى يېقىندا ئېلان قىلىنغان ئۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى سودىنىڭ تەرەققىياتى ۋە ئېكسپورت مىقدارىنىڭ ئېشىشىنىڭ بىردىنبىر سەۋەبى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ رايوندا بارغانسېرى كېڭىيىشى ۋە ئومۇملىشىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ كۆرسەتكەن. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە بۇرۇنقى نەچچە يۈز مىڭلىغان كەسپىي ماھارەت بويىچە تەربىيەلەنگۈچىلەرنى مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپلا قالماي، بەلكى يەنە بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى نورماللاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ تور بېتىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى بېرىلگەن مەخسۇس خەۋەرگە قارىغاندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىدىن تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرى ھەققىدىكى تەكشۈرۈشتىن دوكلات بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر ۋە مەزكۇر كومىتېتنىڭ باشقا يىگىرمە ئىككى ئەزاسى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىغا خەت يېزىپ تىك توك ۋە بايت دەنس قاتارلىق خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئەپلىرىنىڭ ئامېرىكىلىقلارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرى ۋە باشقا سانلىق مەلۇماتلىرىنى خىتاي كومپارتىيىسىگە تەمىنلەشتەك قىلمىشلىرىنى جىددىي تەكشۈرۈش ۋە ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە ئىشلىگەن خىزمەتلىرىدىن دوكلات بېرىشنى تەلەپ قىلغان دوكلاتقا قارىغاندا تىك توك قاتارلىق خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئەپلىرى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە ئېغىر تەھدىت پەيدا قىلغان بۇ ئەپلەرنى قوللانغان ئامېرىكا پۇقرالىرى ئۆزلىرىمۇ سەزمىگەن ھالدا خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ تەقىبى ۋە كونتروللۇقىغا ئۇچرىشى مۇمكىن ئىكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىغا يازغان خېتىدە مۇنداق دېيىلگەن بىز ئامېرىكا پۇقرالىرىنى بۇ كەڭ تارقالغان تەھدىتتىن قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان تەدبىرلەرنى ئېلىشىمىز كېرەك بىز ئىلگىرى بۇ تەھدىتكە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئاممىۋى ۋە ئاممىۋى بولمىغان مەنبەلەردىن ئۆگەندۇق نۆۋەتتە تىك توكنىڭ ئامېرىكىلىقلارغا ئېلىپ كېلىدىغان تەھدىتكە بولغان ئەندىشىمىز كۈندىن كۈنگە كۈچىيىۋاتىدۇ شۇڭا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ تىك توك ۋە بايت دەنس قاتارلىق خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئەپلىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ شەخسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە ئېلىپ كېلىدىغان خەتىرى ھەققىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنىدىن بۇرۇن دوكلات بېرىشنى جىددىي تەلەپ قىلىمىز ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئېكستا مۇنداق دېگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان كوممۇنىست خىتاينىڭ تالىبانلار بىلەن بولغان ئالاقىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشىگە ھېچكىم ھەيران قالماسلىقى كېرەك باشقا دۆلەتلەر كوممۇنىست خىتاينىڭ دۇنياغا تەھدىت ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىش ئۈچۈن يەنە قانداق ئىسپاتقا موھتاج بلومبېرگ تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى سەيشەنبە كۈنى ئافغانىستان تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ تولۇق دىپلوماتىك ئېتىراپقا ئېرىشىشتىن بۇرۇن سىياسىي ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنى بىخەتەرلىكنى ياخشىلاپ قوشنىلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ياخشىلىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان دىپلوماتىيە مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن سەيشەنبە كۈنى خىتاينىڭ تالىبان ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلىدىغان قىلمايدىغانلىقى ھەققىدە سورالغان سوئالغا مۈجمەل جاۋاب بېرىپ خىتاي ئەزەلدىن ئافغانىستاننى خەلقئارا جەمئىيەتتىن چىقىرىۋەتمەسلىك تەرىپىدە تۇرىدۇ دېگەن خىتاي ئەمەلىيەتتە ئافغانىستان تالىبان ھۆكۈمىتىنى يەڭ ئىچىدە ئېتىراپ قىلغان بولۇپ ھەر ئىككى دۆلەت بىر بىرىنىڭ باش ئەلچىلىرىنى كۈتۈۋالغان ۋە دىپلوماتىك ئالاقىنى ئىزچىل ساقلاپ كەلگەن ئىدى ۋاڭ ۋېنبىن تالىبان ھۆكۈمىتىنى ھەر خىل تېررورلۇق كۈچلەرگە قەتئىي قارشى تۇرۇشقا، دۇنيادىكى بارلىق دۆلەتلەر، بولۇپمۇ قوشنا دۆلەتلەر بىلەن ئىناق ياشاشقا ۋە خەلقئارا جەمئىيەتكە بالدۇرراق قېتىلىشقا دەۋەت قىلغان. تالىبان ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئاۋغۇستتا ئامېرىكا ئارمىيەسى چېكىنگەندىن كېيىن ھاكىمىيەتنى قولغا ئالغان. خىتاي، پاكىستان ۋە روسىيەگە ئوخشاش ئاز ساندىكى دۆلەتلەر تالىبان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلمىسىمۇ، ئۆز دۆلەتلىرىدىكى تالىبان دىپلوماتلىرىنى قوبۇل قىلغان تالىبانلار ئالدىنقى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئافغانىستاننىڭ ھىندىستاندىكى ئەلچىخانىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن ئىلگىرىكى خەۋەرلەردە تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاننى قوراللىق ئۇنسۇرلارنىڭ بازىسى قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەنلىكى خىتاينىڭ بۇنىڭ ئۈچۈن ئافغانىستاننى قايتا قۇرۇشقا ئىقتىسادىي ياردەم ۋە مەبلەغ بىلەن تەمىنلىمەكچى بولغانلىقى مەلۇم بولغانىدى

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى دەپسەندىچىلىكىگە قاتناشقان ئىككى خىتاي ئەمەلدارى بىلەن ئۈچ خىتاي شىركىتىگە جازا تەدبىرى يۈرگۈزدى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بې دې تې ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى ماقۇللانغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى ھارپىسىدا ئېلان قىلغان بۇ قارارى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشمەكتە تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش كۈنى شۇنداقلا بې دې تې ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى ماقۇللانغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىق خاتىرە كۈنى ھارپىسىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى دەپسەندە قىلىشقا قاتناشقان ئىككى خىتاي ئەمەلدارى بىلەن ئۇنىڭ ئۈچ شىركىتىگە جازا يۈرگۈزگەن بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا ياۋروپا ئىتتىپاقى كانادا ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك تۆت ئەمەلدارىغا جازا يۈرگۈزگەندىن بېرى ئۇنىڭ تۇنجى قېتىم رايوندىكى ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزۈشىدۇر ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سەككىزىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان يازما باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنىغا ئاساسەن ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستلىق جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ سابىق باشلىقى ئوبلاستلىق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گاۋ چى بىلەن خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى خۇ ليەنخېغا جازا يۈرگۈزگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا گاۋچى بىلەن خۇ ليەنخېنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە كىشىلىك ھوقۇقنى ئېغىر دەپسەندە قىلىشقا قاتنىشىش، بولۇپمۇ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەت ھەم دىنىي گۇرۇپپىلارنىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىشىغا قاتنىشىش سەۋەبلىك يەتتە مىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ماددىنىڭ سى تارمىقىغا ئاساسەن تەدبىر يۈرگۈزۈلگەنلىكى تەكىتلەنگەن. باياناتتا قەيت قىلىنىشىچە خۇ ليەنخې ئىلگىرى مۇئاۋىن مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن مەركىزىي شىنجاڭ خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى شىنجاڭدا رادىكاللىقنى تۈگىتىش نىزامىنى ماقۇللاپ شىنجاڭنىڭ قايتا تەربىيەلەش ئارقىلىق دىنىي رادىكاللىقنى تۈگىتىش ھەرىكىتىنىڭ رامكىسىنى تۈزۈشكە بىۋاسىتە ۋە يېقىندىن ئىشتىراك قىلغانىكەن باياناتتا بۇ نىزام خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە شىنجاڭنىڭ قايتا تەربىيەلەش ئۈچۈن كىشىلەرنى پەرەز بىلەن تۇتقۇن قىلىشنىڭ قانۇنىي ئاساسىنى ياراتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشمەكتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ سەككىزىنچى دېكابىر رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بۇ قارار ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ بۇ بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئىرادىسىنىڭ بوشاشمىغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى دانە خىتاي ئەمەلدارىغا جازا ئېلان قىلغانلىقلىرىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز بۈگۈن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئېتىراپ قىلىنغانلىقى خاتىرىلىنىۋاتقان بۇنىڭ ئىككىنچى يىللىقى كۈنىدە بۇ قارارنىڭ ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ ئۆزى بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ناھايىتى زور بىر تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە. يەنە بىر تەرەپتىن، بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئىرادىسىنىڭ ئارقىغا چېكىنمىگەنلىكىنىڭ، بۇ ئىرادىسىنىڭ داۋاملىق يەنە كۈچلۈك شەكىلدە ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقلىرىنىڭ بىر ئالامىتى.
بىراق دولقۇن ئەيسا يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنى

ئامېرىكىدىن ئۈلگە ئېلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئەمەلدارلىرىغا نىسبەتەن جازالاش كېرەك. بۇ ساھەدىكى نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە، بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ گاۋچىغا جازا تەدبىرى يۈرگۈزۈشى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى دەلىللەر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىككەن. ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زېنز سەككىزىنچى دېكابىر رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دەيدۇ. شۇنداق، بۇ جازا تەدبىرى ئىنتايىن مۇھىم. گاۋچىغا قارىتىلغان جازانىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى دەلىللەر بىلەن يېقىن مۇناسىۋىتى بولۇشى مۇمكىن.
دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ قەيت قىلىشىچە، خۇ ليەنخې ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەھشىيلىك سەۋەبىدىن جازا يۈرگۈزگەن تۇنجى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئەمەلدارى بولۇشى بىلەن دىققەت قوزغىماقتىكەن. خۇ ليەنخې ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەھشىيلىك سەۋەبىدىن جازالانغان تۇنجى مەركىزىي ھۆكۈمەت ئەمەلدارى. بۇ قەدەم باسقۇچلۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم سىگنالى.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ جازا تەدبىرى BDT ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى، لوندون ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقىنى جاكارلىغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىق خاتىرە كۈنى ئوتتۇرىغا چىقتى. شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلار ئوندىن ئاشقان بولسىمۇ لېكىن خىتاينى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتىن توختىتىشتا قانداق ئىلگىرلەشلەرنىڭ بولغانلىقىغا سوئال قويۇلۇۋاتقان بىر ۋاقىت ئېلان قىلىندى بۇنىڭ ئالدىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىشتا ئۆتكەن ئىككى يىلدىن بېرى نۇرغۇن ئىلگىرلەش بولغان بولسىمۇ لېكىن خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دىققىتى ئازايغانسېرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەشۋىقاتى ئاستىدا تېخىمۇ ۋەھشىي ۋە تېخىمۇ ئوچۇق ئاشكارا داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئۇيغۇر پائالىيەتچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق ۋەكىلى رەھىمە مەھمۇد خانىمنىڭ سەككىزىنچى دېكابىر رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە نۇرغۇن ھۆكۈمەتلەر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىدىكى مەجبۇرىيەتلەردىن قېچىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرماقتىكەن.
چۈنكى بۇ قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىغا، يەنى قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ۋە قىرغىنچىلىقنى ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسىغا قىرىق سەككىزىنچى يىلى قول قويغان بولغاندىن كېيىن ئۇ بۇلارنىڭكى نۇرغۇن مەجبۇرىيەتلىرى بار. ھەر بىر ھۆكۈمەتنىڭكى. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ مەجبۇرىيەتتىن قېچىپ، بۇنى قەستەن رەسمىي قوبۇل قىلىش، يەنى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاشنى رەت قىلىۋاتىدۇ.
ئۇ، شۇڭا ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى يەنىلا مۇھىم نۇقتا بولۇپ قالغانلىقىنى بىلدۈردى.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭكى ھازىر مانا ئىككى يىلنىڭ ئىزى ئەڭ جىق كۈچەيۋاتقان پائالىيەتلىرىمىز ۋە ھۆكۈمەتلەرگە مۇراجىئەت قىلىۋاتقىنىمىزمۇ مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چوقۇم قوبۇل قىلىش. چۈنكى بۇنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن قانۇن بويىچە بۇلار ئۆزىنىڭ شۇ مەجبۇرىيەتلىرىنى ئۆتەشكە مەجبۇر بولىدۇ.
نۆۋەتتە ئەنگلىيە ۋە گېرمانىيە قاتارلىق بەزى دۆلەتلەردە بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ھۆكۈمەتكە ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ھەققىدە بېسىم ئىشلىتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ قانچىلىك ئۈنۈم بېرىشى يەنىلا مەجھۇلدۇر. ئەنگلىيە پارلامېنتى يۇقىرى پالاتاسىنىڭ ئەزاسى لورد ئالتون ئەنە شۇ سىياسىيونلارنىڭ بىرى. لورد ئالتون سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ۋىدىيولۇق باياناتىدا ب د ت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى ئېلان قىلىنغىنىغا يەتمىش بەش يىل بولغان بولسىمۇ بىراق ئۇيغۇرلار يەنىلا بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن لورد ئالتون مۇنداق دېگەن نۆۋەتتە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلار پەرقلىق بىر مىللەت سۈپىتىدە ۋەيران قىلىنماقتا ئەرلەر قۇللۇق ئەمگىكىگە ئەۋەتىلىۋاتىدۇ بالىلار قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا كىرىپ خىتاي بولۇشنى ئۆگىنىۋاتىدۇ ئاياللار مەجبۇرىي تۇغماس قىلىنماقتا نۇرغۇن كىشىلەر كىشەنلىنىپ تاياق يېمەكتە ۋە باسقۇنچىلىققا ئۇچرىماقتا بۇ بىر مىللەتكە قارىتىلغان ئېنىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر لورد ئالتوننىڭ تەكىتلىشىچە، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى خەلقئارا سوت ھۆكۈم قىلسۇن دېگەننى باھانە قىلماسلىقى كېرەككەن. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، شۇڭا مەن ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنى بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشقا چاقىرىمەن. ئەمما ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى بۇنداق قىلمايدۇ، چۈنكى ئۇلار سوتنىڭ قارارى بولۇشى كېرەك دەيدۇ. بىراق بىز ئۇلارنىڭ ھەرگىز سوتنىڭ قارارىغا مۇۋەپپەق بولالمايدىغانلىقىنى بىلىمىز چۈنكى خىتاي ھەمىشە ئۆزىنىڭ رەت قىلىش ھوقۇقىنى ئىشلىتىدۇ شۇڭا بىز بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكالىغان دۇنيادىكى باشقا نۇرغۇن دۆلەتلەرگە ئوخشاش ئايرىم ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ تەكىتلىشىچە ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشتا باشقا ھۆكۈمەتلەرمۇ بايدىن ھۆكۈمىتىنى ئۈلگە قىلىشى خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزۈشى كېرەككەن بىز ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشلىق غەرب دۆلەتلىرىنىڭ خەلقئارا ئورگانلارنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى يەرلىك ئەمەلدارلارنى ئەمەس مەركەزدىكى شى جىنپىڭ باشلىق بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باش جىنايەتچىلىرىنى جازالىشىنى، ئۇلارنىڭ جىنايىتىنىڭ جاۋابسىز قالماسلىقىنى ئارزۇ قىلىمىز. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ قېتىم يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئالاقىدار ماددىلىرىغا ئاساسەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىروگراممىسىغا قاتناشقان ئۈچ شىركىتىگە ئېمبارگو يۈرگۈزگەن. باياناتتا جۇڭلياڭ قەنتچىلىك ھەسسىدارلىق چەكلىك شىركىتى، سىچۈەن جۇڭۋېيدا تېخنولوگىيە گۇرۇھى، ئەنخۇي شىنيا يېڭى ماتېرىيال شىركەتلىرىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت بىلەن ھەمكارلىشىپ، مەزكۇر رايوندىن ئېلىپ كېلىنگەن ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋە زۇلۇمغا ئۇچرىغان باشقا خەلقلەرنى قوبۇل قىلغانلىقى، توشىغانلىقى، تۇتۇپ تۇرغان ياكى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ئۈچۈن قوبۇل قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا تۇرۇشلۇق ئادالەت سابىت خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتىنى يىغىۋېلىش سىياسىتىنىڭ قۇربانلىرىنىڭ بىرى. خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇنىڭ يولدىشى ئابلىمىت ئابلىزنىڭ پاسپورتىنى تارتىۋالغانلىقى ئۈچۈن يولدىشى ئامېرىكىغا كېلەلمىگەن. بۇ يىل ئالتە ياشقا كىرگەن ئەرداناي تۇغۇلغاندىن بۇيان دادىسى بىلەن زادىلا يۈزتۇرانە كۆرۈشۈپ باقمىغان. تۆۋەندە ئادالەت خانىم ئائىلىسىنىڭ ھېكايىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا تۇرۇشلۇق ناركوز دوختۇر ياردەمچىسى ئادالەت سابىت ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا توردا ئۆزى بىلەن بىر كەسىپتىكى ئۈرۈمچىدە ياشاۋاتقان ئابلىمىت ئابلىز بىلەن تونۇشۇپ قالىدۇ ئۇلارنىڭ سۆھبىتى كېيىنچە كەسىپداشلىقتىن دوستلۇققا ئايلىنىدۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا ئادالەت ئۈرۈمچىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى يوقلاپ كەلگەچ ئابلىمىت بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشۈپ بېقىشنى قارار قىلىپ ئۈرۈمچىگە بارىدۇ تەقدىر قىسمەت بۇ ئىككى ياشنى بىر بىرىگە باغلايدۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ئادالەت سابىت ۋە ئابلىمىت ئابلىز بۇنىڭدىن كېيىن بىر ئۆمۈر بىللە بولىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىشىپ ئۈرۈمچىدە توي خېتى ئالىدۇ ئۇلارنىڭ ئاتا ئانا ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى بۇ ئىككى ياش ئۈچۈن نىكاھ مۇراسىمى ئۆتكۈزۈپ بۇ ئىككى ياشنىڭ مەڭگۈ بىللە ئۆتۈشى بەختلىك بىر ئائىلە بولۇشى ئۈچۈن دۇئا قىلىشىدۇ نەچچە ئاي ئۆتكەندىن كېيىن ئادالەت ھامىلىدار بولغانلىقىنى بىلىدۇ ئادالەت خىزمەت مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكىغا قايتىشى كېرەك بولىدۇ ئەمما يولدىشى ئابلىمىتنىڭ ئامېرىكا ۋىزىسى تېخى ئېلىنمىغانىدى شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئادالەت ئامېرىكىغا قايتىپ تۇرىدىغان ئابلىمىت ۋىزا ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ ئارقىسىدىن بارىدىغانغا پىلان تۈزۈشۈپ ئادالەت شۇ يىلى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكىغا قايتىدۇ كۈنلەر يىللار ئۆتۈۋاتىدۇ بىزنىڭ مۇشۇ توي قىلىپ ئالتە يىل مابەينىدە بولدى ئۆتكەن كۈنلىرىمنى ئەسلىسەم ئەمدى ناھايتى بىر رومانتىك بىر توي بولغانتى چۈنكى مەن ئامېرىكىدىن ۋەتەنگە تۇغقان يوقلاش سەۋەبى بىلەن قايتقان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل بىرىنچى ئاينىڭ بېشىدا شۇ بىزنىڭ ئۆيگە كىرىپ ناھايتى چىرايلىق سالام بىلەن ئاپام دادامنىڭ ئالدىدىن ئەمدى بىز سىرتقا چىقىپ بىر ئايلىنىپ كىرسەك دەپ شۇنداق چىرايلىق ئەچىقتى قىزىق يېرى يولدىشىم مېنى سىرتقا بىزگە چىقىپ شۇنىڭ بىلەن گەپ قىلمايلا توي رەسىم چۈشتۇق توي خېتى ئالىدىغانغا ئۇ چاغدىمۇ مەنمۇ ئوشۇق گەپ قىلمىدىم ئابلىمىتمۇ ئوشۇق گەپ قىلمىدى شۇنىڭ بىلەن biz مىللىي ئىشلار ئىدارىسىغا تويخەت ئالغىلى باردۇق نايتى بۇ بىر ھەممە ئىشلار مۇش كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچىلىق ئىچىدە چاقماقتەكلا بىر ئىش تۇيۇلۇپ كەتتى داڭام دېدى شۇ birinchi ayning to'qqizinchi kuni edi shu ikki ming o'n yettinchi yilniki xalq ishlar idorasidan shu biz keldi خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇنىغا ئىجرا قىلىنغان ھالدا بىزگە توي خېتى بېرىلگەن ئاناندىن كېيىن ناھايتى چىرايلىق بىز ئىككى تەرەپنىڭ ئائىلىدىكىلىرى بىلەن بىز ناھايتى چىرايلىق تەبرىكلىشىپ قالغانىدۇق ئويلىسام ئابلىمىدەم شۇ ۋاقىتتا ئۆزىنىڭكى ناھايتى بىر بەختلىك بىر ئائىلىسى قۇرغۇزۇپ ئالغىنى nurg'un farzandli bo'lg'isi borligini man siz bilan tanishtirishman deb shundoq bir oddiy oddiy bir o'zimizning كەلگۈسىمىزنى بىر پىلانلىرىمىزنى دېيىشىپلا شۇنداق بولدى مەن ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكىغا قايتىپ كېلىپ شۇ جەرياندا يولدىشىمنىڭكى مۇشۇ ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كېلىدىغان ئىشلىرىنى تەييارلاش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى شۇ ئامېرىكىغا قايتىپ كەلدىم ئادالەت ئېغىر ئاياق بولۇپ ئامېرىكىغا ئۆزى يالغۇز قايتىپ كەلگەن بولغاچقا تۇرمۇشتا كۆپ قىينىلىدۇ ئەمما يىراقتىكى يولدىشى ئابلىمىت تېلېفوندا مەن پات يېقىندا بارىمەن غەيرەت قىلىڭ دەپ تەسەللى بېرىدۇ لېكىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئىيۇننىڭ باشلىرىدا ساقچىلار ئابلىمىتنى ئىزدەپ كېلىپ پاسپورتىنى ئېلىۋالىدۇ ئۇلار ئامېرىكا ئەلچىخانىسى بىلەن كۆرۈشۈش ۋاقتىڭ بېكىتىلگەندە قايتۇرۇپ بېرىمىز دەيدۇ ئەمما ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئادالەت ئامېرىكىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار بىلەن كۆرۈشۈپ جەمئىي ئۈچ قېتىم كۆرۈشۈش ۋاقتىنى ئورۇنلاشتۇرغان بولسىمۇ ئابلىمىت پاسپورتىنى ساقچىلاردىن ئالالمايدۇ شۇنىڭدىن كېيىن ئابلىمىت ئامېرىكىغا كېلەلمەيدۇ ئادالەت يالغۇز ياشاشقا مەجبۇر بولىدۇ ئۇلارنىڭ قىزى ئەردانئاي ئامېرىكىدا تۇغۇلىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئادالەت ئالتە ياشلىق قىزى ئەردانئاينى ئامېرىكا دۆلەتلىك خان قىز تاجىنى تالىشىش مۇسابىقىسىگە قاتناشتۇرىدۇ مەزكۇر مۇسابىقىگە ئەردانئاي ئۇيغۇر خان قىزى دېگەن نام بىلەن قاتنىشىدۇ نەچچە مىڭ كىشىلىك چوڭ زالدا ئارقىسىدىكى ئېكرانغا ئۇيغۇر دېگەن خەتنى چىقىرىپ تۇرۇپ مەن ئۇيغۇر خان قىزى دەپ ئۆزىنى تونۇشتۇرغاندا ئادالەت مەن قىلالىدىم دەيدۇ ئۆز ئۆزىگە ئەمما ئالتە ياشلىق كىچىككىنە قىزى دادامنى سېغىندىم مەن دادامنى ئۆيىمىزگە ئەكىلىش ئۈچۈن كۆرەش قىلىمەن دېگىنىدە كۆز يېشىنى تۇتالمايدۇ ئۇ ئۆز ئۆزىگە كاشكى دادىڭىزمۇ مۇشۇ يەردە بولغان بولسا سىزنىڭ قانچىلىك قەيسەر ئەقىللىق چوڭ بولغىنىڭىزنى كۆرگەن بولسا ھاياتىڭىزدىكى بۇ ئۇنتۇلماس مىنۇتلارنى بىللە ئۆتكۈزگەن بولساق نەقەدەر گۈزەل بولاتتى ھە دەپ پىچىرلايدۇ قىزى ئۆيگە قايتقاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ مۇسابىقىدە ئېرىشكەن مەلىكىلىك تاجىنى مېداللىرىنى كىتاب ئىشكاپىدىكى دادىسى بىلەن ئاپىسىنىڭ توي خاتىرە سۈرىتىنىڭ يېنىغا تىزىپ قويغاندا ئادالەت سۈرەتتە كۈلۈمسىرەپ تۇرغان يولدىشىغا قاراپ ئابلىمىت قىزىمىز ياخشى چوڭ بولۇۋاتىدۇ دەيدۇ بۇ قېتىمقى ئورلاندو سەپىرىمىزدە ئەردانئاي ئىككى تۈرلۈك مۇسابىقىگە قاتناشقان ۋاقتىدا بۇنىڭ بىرسىدە ئەمدى ئۆزىنىڭكى كىملىكى ئاندىكىن ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدىكى غايىسىنى تونۇشتۇرۇش بىر تۈرى بار ئىدى قىزىم ئۇ مۇسابىقىدە ئالېكساندرىيە شەھىرىگە ۋاكالىتەن سۆزلىدىدە ئالېكساندرىيە شەھىرى ۋە ئۇيغۇر خان قىزىغا ۋاكالىتەن ھەم ئۆزى ناھايتى تاتلىق ئاۋازى بىلەن ئۆزىنىڭ كىملىكىنى قانچە ياشقا كىرگەن نەدىن كەلگىنىنى ئاندىن كېيىن مېنىڭ ناھايتى بىر ئېسىل ئاپام ۋە دادام بار دادامنى مەن شۇنچىلىك سېغىندىم دادامنى ئەكېلىش ئۈچۈن مەن قاتتىق كۈرەش قىلىمەن دېگەننى قىلدۇق مەن سەھنىنىڭ تۆۋىنىدە ئولتۇرۇقلۇقتىم بىر ياقتىن ۋىدىيوغا ئېلىپ رېكورد قىلغاچ قىزىمنىڭ ناھايىتى تەمتىرىمەي سەھنىگە مېڭىپ چىقىپ مىكروفوننى قولىغا ئېلىپ ئاشتاق سۆزلىگىنىگە شۇنچىلىك خۇش بولدۇم قەھرىمان قىزىم رەھمەت سىزگە مېنىڭ مۇشۇ قەلبىمدىكى گەپنى سىز مۇشۇ چوڭ سەھنىدە پۈتۈن تاماشىبىنلارغا باھالىغۇچىلارغا سىز ياڭراتتىڭىز دەپ شۇنچىلىك كۆزەمدىن تاراملاپ ياش ئېقىپ كەتتى رەھمەت رەھمەت دەپ كەتتىم قىزىمنىڭ پېشانىسىغا سۆيۈپ تۇرۇپ چۈنكى قىزىمنىڭ سۆزلىگىنى پەقەت ئەردەناينىڭلا ئەمەس مېنىڭكى ۋە ئابلىمىتنىڭمۇ قەلبىدىكى سۆز ھەم مەن ئىشىنىمەن بۇ كەلگۈسىدە بىز كۆرۈشكەن ۋاقتىدا بەلكىم ئابلىمىت كۆرۈشى مۇمكىن بۇ ۋىدېونى كۆرۈشكەندە مەن چوقۇم ئويلايمەن ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق بىر قەيسەر مەردانە بىر قىزىنىڭ بارلىقىدىن پەخىرلەنگەن بولسا مۇشۇ ھازىرغا قەدەر قىزىمنى ئالتە ياش قىلىپ تەربىيىلىگىنىمگە شۇنچىلىك خوش بولدۇم قىزى يېڭى تۇغۇلغان ۋاقىتلاردا ئۇلار ئۈندىداردا دائىم كۆرۈشۈپ تۇرىدۇ ئۇنىڭغا پات يېقىندا بارىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تەسەللى بېرىدۇ لېكىن كۈنلەر ئۆتكەنسېرى ئەھۋال ئۆزگىرىشكە باشلايدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يانۋاردا يولدىشى ئابلىمىت تۇيۇقسىز ۋىدېئولۇق تېلېفون قىلىدۇ تېلېفون بىر قانچە قېتىم ئۈزۈلىدۇ ئادالەت قايتۇرۇپ تېلېفون قىلغاندا ناھايتى قوپال ئاۋازدا گەپ قىلىدۇ ئادەتتە ئۆزىنىڭ ئۆيىدە تۇرۇپ تېلېفون قىلىدىغان يولدىشى بۇ قېتىم ئادالەتنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن تېلېفون قىلغان ئەمما ئادالەتنىڭ ئاپىسى ياكى دادىسى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى تېلېفوننىڭ قېشىغا كەلمەيدۇ ئادەتتە شۇنداق مۇلايىم گەپ قىلىدىغان قىزى ئەردەن ئاي يېنىدا بولسا تېخىمۇ چىرايلىق سۆزلەيدىغان يولدىشى بۇ قېتىم ئۆزىگە ئوخشىمايدىغانلا ناھايتى قوپال ئاۋازدا سۆزلەشكە باشلايدۇ سىز قالايمىقان يەرلەرگە بارىدىكەنسىز قالايمىقان ئادەملەر بىلەن ئارىلىشىپ قالايمىقان ئىشلارنى قىلىدىكەنسىز ئۆيدە جىم ئولتۇرۇپ بالىمىزنى باقسىڭىز بولمامدۇ ئادالەت تۇنجى قېتىم يولدىشىدىن بۇنداق قاتتىق گەپلەرنى ئاڭلىغان بولغاچقا نېمە دېيىشىنى بىلەلمەيدۇ ئۇ ئىچىدە مەن سىزنى ئامېرىكىغا ئەكىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلار تەشكىللىگەن مەن بارالايدىغان بارلىق نامايىشلارغا بېرىشتىن قىزىمىزغا ئۇيغۇر تىلى ۋە ئۇسسۇلىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىگە ئاپىرىشتىن باشقا ئىش قىلمىدىمكى دەپ ئۈنسىز ياش تۆكىدۇ ھەتتا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ نەسلىدىن بولغان يولدىشى قىزى ئەردەن ئايغا ئۇيغۇرچە ئۆگەتمىسىمۇ بولىدىغانلىقىنى ئامېرىكىدا بولغاندىكىن ئىنگلىزچە بىلسىلا يېتەرلىك بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىگە ئاپارماسلىقىنى ئىما قىلىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ باشلىرىتى شۇ ۋاقىتتا ئابلىمىت ئۆزىنىڭكى مېنىڭ ئامېرىكىدا قىلىۋاتقان ئىش ھەرىكەتلىرىمنى ئاڭلاپ تۇرغانلىقىنى ھەممە ئىشلارنى كۆرگىنىنى ئانىڭدىن كېيىن ئەردان ئاينىڭكى ئۇيغۇر تىل ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى ئەردان ئاينىڭكى ئاشۇ ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگەنمىسىمۇ بولىدىغىنى چۈنكى ئەردان ئاينىڭ ئامېرىكىدا تۇغۇلغان ئىنگلىز تىلىنىڭ قىزىمنىڭكى ئانا تىل ئىكەنلىكىنى شۇ ۋاقىتتا ناھايىتى بىر قاتتىق بىر گەپ قىلدى ماڭا كۆز ئالدىمدا ھازىرغىچە تۇرۇپتۇ شۇ ۋاقىتتىكى مەنزىرە بىز ۋىدېيودا كۆرۈشكەندە ئابلىمىتنىڭكى كۆزى ئۇ ياق بۇ ياقتا مەن ئىشىنىمەن ئابلىمىتنىڭكى كامېراسىنىڭكى كەينىدە

بىزنىڭكى ئۇيغۇر شائىرىمىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭكى ئەۋلادى بولىدۇ شۇلارنىڭ جەمەتىدىن ئۇنىڭ ئالدىدا ئەمدى ئۆزىنىڭكى قانچىلىك ئۆزىنىڭكى ئەجدادى بىلەن پەخىرلىنىدىغانلىقىنى ۋەتەندە تۇرۇپ قىلالمىغان ئىشلىرىنىڭكى قىزىنىڭ مۇشۇ ئامېرىكىدا تۇرۇپ بولسىمۇ ئۆزىنىڭ ئارزۇسىنى يەتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ماڭا نۇرغۇن قېتىم دېگەن شۇنىڭغىمۇ مەن قىزىمنىڭكى فامىلىسىنى ئۇيغۇر دەپ قويغانىدىم چوڭ دادامنىڭ يولىنى تۇتسۇن دېگەندەك ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭكى يولىنى تۇتسۇن مېنىڭ قىزىم دېگەن ئارزۇسىغا ئاساسەن مەن قىزىمنى ھازىرغىچە شۇنداق تەربىيىلەپ كېلىۋاتىمەن ئادالەت قىزىنى ئۆزى يالغۇز چوڭ قىلىدۇ تاماق ئۈستىلىدە ئالتە يىلدىن بېرى ئىككىيلەن بىر بىرىگە ھەمراھ بولىدۇ قىزى قۇمچاقتەك قارا كۆزلىرى بىلەن ئادالەتكە كۈلۈمسىرەپ قارىغىنىدا ئۇ كۆزلەردە بىر ئۆمۈر بىللە ئۆتىمىز دەپ ۋەدىلەرنى بېرىشكەن يولدىشى ئابلىمىتنى كۆرگەندەك بولىدۇ ئۇ قىزىغا كۆزلىرىڭىز كۈلۈمسىرەشلىرىڭىز بەئەينى دادىڭىزغا ئوخشايدۇ دەپ دادىسىنىڭ رەسىملىرىنى كۆرسىتىپ ئالتە يىل بۇرۇنقى گۈزەل ئەسلىمىلەرنى ئەسلەيدۇ ئادالەت ئۆيىدە ئۇيغۇرچە مۇزىكىلارنى قويۇپ قىزى بىلەن بىللە ئۇسسۇل ئويناپ ئۇيغۇرچە ناخشىلارنى ئېيتىپ دېگەندەك قىزىغا ئۇيغۇر تىلىنى كىملىكىنى ئۆگىتىشكە تىرىشىدۇ ھەپتىدە بىر قېتىم ئۇيغۇر ئانا تىلى مەكتىپىگە ئاپىرىدۇ ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىدە ئۇيغۇر بالىلارغا ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئۆگىتىدۇ ئۇ ئەسلىدە ئۇسسۇلچى بولۇپ ئامېرىكىغا كېلىشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچىدىكى ئاپتونوم رايونلۇق مۇقام ئانسامبىلىدا كەسپىي ئۇسسۇلچى بولۇپ ئىشلىگەن بولغاچقا ئامېرىكىدا چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلارغا ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئۆگىتىشنى مەسئۇلىيەت دەپ بىلىدۇ ھەر قېتىملىق نورۇز يېڭى يىللىق پائالىيەتلەردە ئۇنىڭ ئۇسسۇل سىنىپىنىڭ قىزلىرى پائالىيەتكە كەلگەن ئۇيغۇر جامائىتىگە ئويۇن قويۇپ بېرىدۇ ئۇ قىزلارنىڭ قاتارىدا قىزى ئەردان ئايمۇ بار بولۇپ بالىلارنىڭ ئۇيغۇرچە ئۇسسۇل كىيىملىرىنى كىيىشىپ ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىغا تەڭكەش قىلىپ شوخ ئۇسسۇللارغا چۈشۈشى ئۇنىڭغا ئۈمىد بېغىشلايدۇ يات ئەللەردە ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ يوقاپ كەتمەيدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىنى ئاشۇرىدۇ

ئۇ زىيارىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا قىزىنى قۇچاقلاپ تۇرۇپ شۇنداق دېدى ئەردىناينىڭ چىرايى ئاشۇ دادىسىنىڭكى ئاشۇ كېسىپ چاپلاپ ئەپ قويغان چىرايى تەڭە ھەر قېتىم قىزىمغا قارىسام شۇ ئابلىمىتنىڭ سىماسى كۆز ئالدىمغا كېلىدۇ ھەر قېتىم مۇشۇ ئۆزى يالغۇز ئويناۋاتقان قىزىمنى قاراپ تۇرۇپ ئابلىمىت بىلەن ئەردىناي ئاشۇ بىللە ئويۇنچۇقلىرىنى ئوينىشىپ بېرىپ تاپشۇرۇقلىرىنى بىللە ئىشلىشىپ بېرىپ ياكى بولمىسا ئەمدى بىر دادا قىز ئەمدى بىر شۇنچىلىك ھېلىقى بىر بىر مېھرى بىلەن ئويناپ قىلغانلىقىنى مەنمۇ كۆرگەن بولسام ئاشۇ مۇشۇ بۇ دۇنيادا قانچىلىك ئۆزەمنى بىر بەختلىك ئايال ھېسابلايتتىم دەپ نۇرغۇن قېتىم ئويلايمەن ئەردىناي بىلەنمۇ ئەمما شۇ بالام بىز جانابى ئاللادىن تىلەيلى مۇشۇ دادىڭىز بىلەن پاتراق بىزنى جەم قىلسۇن دەپ قىزىمغىمۇ ئۆگىتىمەن ئىنشاللا شۇ كۈنلەرنى بىزگە پاتراق نېسىپ قىلسۇن بىر ئائىلە كىشىلىرىنى جەم قىلىشقا شۇنچىلىك يۈرىكىم ئاغرىيدۇ بۇ دۇنيادا ئاشۇ ھايات ياشاۋاتقان يولدىشىم بىلەن قىزىمىزنى بىللە چوڭ قىلىش ئەمدى نېمىشقا شۇنچىلىك تەس ھەم نېمىشقا بىزنىڭ بىر ئائىلىمىز جەم بولالمايدۇ دەپ بۇ سوئالنى مەن نۇرغۇن قېتىم ئۆزەمگە قويدۇم لېكىن ھازىرغىچە مەن بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى كانادا ۋە ئامېرىكىلىق پارلامېنت ئەزالىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مەسئۇل خادىملار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە تەكشۈرۈش تەتقىقات ئېلىپ بارغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قاتنىشىشى بىلەن كانادادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ بارغان يىغىندا كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىش كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي. كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشى ۋە كانادا پارلامېنتى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى كانادانىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىش ھەققىدە يىغىن ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى يولغا قويغاندىن كېيىنكى مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە يېتەرسىزلىكلەر مۇزاكىرە قىلىنغان ئامېرىكىلىق ئەمەلدارلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسئۇل خادىملار ئۆزىنىڭ تەجرىبىلىرىنى ۋە تەكلىپ پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقات ئېلىپ بارغان مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچىنىڭ دائىرىسى ۋە خاراكتېرى ھەققىدە چۈشەنچە بەرگەن ئۇلار يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر قاتار تەۋسىيىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ يىغىنغا كانادادىكى ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن كېلىپ چىققان كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەيرى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلېي ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىدىن روبېرت سىلۋېرس ئامېرىكا تاموژنا ئىدارىسىنىڭ ئىجرائىيە باشلىقى ئېرىك چوي دوكتور ئادرىيان زېنز ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىكىنىڭ مەسلىھەتچىسى لورا مورفىن قاتارلىق كىشىلەر قاتناشقان يىغىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئەزاسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى بىرلەشمە رەئىسى جېف مېركلې پىكىر بايان قىلغان ئۇ كانادا پارلامېنتىنىڭ ئامېرىكىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئوخشاش قانۇننىڭ ماقۇللىشىنى تەۋسىيە قىلىدىغانلىقىنى ۋە ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. ئۇ مۇنداق دېگەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزاسى، خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ بىرلەشمە رەئىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، مەن داۋاملىق كانادا ۋە ئامېرىكىلىق تاموژنا خادىملىرىنى بىرلىكتە تىرىشىپ ئىشلەپ ۋە يەنىمۇ ئىتتىپاقلىشىپ، كانادا پارلامېنتىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئوخشاش بىر قانۇننى ماقۇللىشىنى قوللايمەن ۋە ئارزۇ قىلىمەن. بىز ئامېرىكىدا بۇ قانۇننى سىناق قىلىپ باقتۇق. ھېچكىمنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن پايدا ئېلىشىنى خالىمايدىغانلىقىنى بىلىمەن. ھېچكىم ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ قۇل ئەمگىكى بىلەن بۇلغىنىشىنى خالىمايدۇ. بۇ قانۇننىڭ ماقۇللىنىشى ۋە ئىجرا قىلىنىشى خىتايغا قاتتىق سىگنال بېرىدۇ. ئۇ خىتايدىن مال سېتىۋالىدىغان شىركەتلەرنىڭ ماللىرىنىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىشكە تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللارنىڭ بىرى، بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا ۋە كانادانى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۆلەت ھالقىغان سۆز ئەركىنلىكىنى باستۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بىز ئىجرا قىلىدىغان ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۇلۇمىغا قارشى تۇرۇشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ.
ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ مەسلىھەتچىسى لورا مورفىن يىغىندا سۆز قىلىپ ئامېرىكىدا يول قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەردىن بىرى دېگەن ئۇ بۇ ھەقتە ئامېرىكا ۋە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشى ۋە ھەمكارلىشىشىنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن بۇ مېنىڭ ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىدا ئىش باشلىغاندىن كېيىنكى تۇنجى رەسمىي نۇتقۇم بۇ يىغىنغا قاتناشقانلىقىم ئۈچۈن خۇشالمەن بۇ يەردە سۆز قىلىش مېنى بەكمۇ ھاياجانلاندۇردى تەتقىقاتچى بولۇش سۈپىتىم ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىدا خىزمەتچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە كۆپ ئۇچۇر ۋە تەجرىبىگە ئىگە بولدۇم. نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۆگەندىم. ئامېرىكىدا يولغا قويۇلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەردىن بىرى. ئۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كىرىزىسىنى ھەل قىلىشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك قورال. بىز ھازىرچە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا قىلغان ھەقسىز مۇئامىلە ۋە ئادالەتسىزلىكلىرىنى توختىتىشقا قايىل قىلالماسلىقىمىز مۇمكىن. لېكىن بىز كانادا، ئامېرىكا پۇقرالىرى ۋە ھۆكۈمەتلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن قولىمىزدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئېكسپلۇئاتاسىيە قىلىشىنى توسۇپ، شىمالىي ئامېرىكىدىكى ئىستېمالچىلارنىڭ زۇلۇمغا شېرىك بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلالايمىز. ئۇلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياسالمىغان تاۋارلارنى سېتىۋېلىشىغا كاپالەتلىك قىلالايمىز. شۇڭا ئامېرىكا ۋە كانادانىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كىرىزىسىنى ھەل قىلىشتا ھەمكارلىشىشى زۆرۈر. بۇ ھەمكارلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرى ئۈچۈن ۋە بىز ئارزۇ قىلغان تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۈچۈن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شۇڭا بىز داۋاملىق ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
ئاخىرىدا كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجراىيە دېرىكتورى مەمەت توختى ئەپەندى سۆز قىلغان. ئۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى چىقىرىپ دۇنيا مىقياسىدا تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر مەجبۇرىيەت ئەمگىكىنى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەستايىدىل ۋە ماھىيەتلىك تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئەمما كانادانىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تېخى ئۈنۈملۈك بىر تەدبىر قوللانمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ئۇ كانادا ھۆكۈمىتىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىشقا چاقىرغان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى داۋام قىلىۋاتقان بۇ مەزگىلدە ئۇيغۇرلارغا تەۋە ئەقلىي مۈلۈك بايلىقلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابىتى ۋە دورىلىرىمۇ خىتايلارنىڭ مۈلكىگە ئايلانماقتا. كوۋىد ۋىرۇسى تارقالغاندىمۇ خىتايلارنىڭ جان قۇتقۇزغۇچ دورىسىغا ئايلانغان ئۇيغۇر دورىلىرى نۆۋەتتە خىتاينىڭ داۋالاش سۇغۇرتىسىغا ۋە ئاتچوت قىلىش دائىرىسىگە كىرىشكە باشلىغان ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى خىتايلارنىڭ قولىغا ئۆتۈپ يۇقىرى سۈرئەتتە سانائەتلەشكەندىن كېيىن باشلانغان بۇ زەنجىرسىمان ئۆزگىرىش نېمىلەردىن دېرەك بېرىدۇ بۇ ھەقتە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ قىممىتىنى بايقاپ، بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسلىق تۈرلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق مەبلەغ سېلىش ۋە ئېچىش سالمىقىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاينىڭ خەلق گېزىتى بىرىنچى دېكابىر كۈنىدىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە،

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاساسلىق داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، داۋالاش تۈرلىرى مۇندەرىجىسى دورا تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ چىققان، بۇنىڭ ئىچىدە بەش مىللىي تېبابەت دورىسى، قىرىق تۆت داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ دورىلىرى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دەلىللىشىدىن ئۆتكەن بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى ئاتچوت قىلىش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلىدىكەن. خەۋەردە يەنە بۇ قېتىم مىللىي تېبابەت دورىلىرىنى سۇغۇرتىغا كىرگۈزۈشنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مىللىي تېبابەتى دورىگەرلىكى تەرەققىياتىنى كۈچلۈك قوللاش ئىكەنلىكى، بۇنىڭ بىلەن ھەر يىلى سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئاممىنىڭ داۋالىنىش خىراجىتى تەخمىنەن ئالتە يۈز مىليون يۈەن تۆۋەنلەيدىغانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن بولسىمۇ، سۇغۇرتىغا كىرگۈزۈلگەن ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ قايسى دورىلار ئىكەنلىكى، شەرھلەنمىگەن. بىز بۇ ھەقتە ئاپتونوم رايونلۇق داۋالاش كاپالىتى ئىدارىسى، يەرلىك مىللىي دورىلارنى باشقۇرۇش ئىشخانىسى بىلەن ئالاقىلەشتۇق. بىر خىتاي خادىم تېلېفوننى ئالغان بولسىمۇ، سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇر تېبابەت دورىلارنىڭ ئىسىملىرى بەك مۇرەككەپ بولغانلىقى ئۈچۈن ئېسىدە تۇتالمىغانلىقىنى ئېيتتى ۋە باشقا سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرمەيلا تېلېفوننى ئۈزۈۋەتتى. خىتايچە مەنبەلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلغاندىن باشلاپ، ھەر يىلى دېگۈدەك دەلىللىنىپ ماقۇللانغان ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىلىرى دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىگە مەلۇم قىلىنىپ، ئەنگە ئالدۇرۇلۇپ كەلگەن ئۇيغۇر دىيارىدا بىر قەدەر كەسىپلەشكەن شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتى شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق مەكتەپ مۇدىرى ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتىنىڭ دىرېكتورى دوكتور خالمۇرات غوپۇر باشچىلىقىدا ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى قۇرۇلغان ئىدى. بۇ شىركەت بازارغا سېلىپ ئۈنۈم ياراتقان دورىلاردىن زۇكام كومىلىچى گەرچە ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى كىچىك بولسىمۇ، ئىناۋىتى ئېشىپ مېڭىۋاتقان پەيتتە، خالمۇرات غوپۇر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ۋە ئۇنىڭ شىركىتى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تارتىۋېلىنغان ئىدى. دوكتور خالمۇرات غوپۇر تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتى ئىشلەپ چىقارغان زۇكام كومىلىچىنىڭ سېتىلىشى خىتاينىڭ ئېغىز بوشلۇقى پاتېنتلىق دورا مەھسۇلاتلىرى ئىچىدە ئون بىرىنچى ئورۇنغا تىزىلغان. ئاشكارىلانغان مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ناھەق جازالانغان، لاگېرلارغا قامالغانلار ئىچىدە ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى دوكتور خالمۇرات غوپۇرغا ئوخشاش نۇرغۇن سەرخىللار، ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن ئۇستا تېۋىپ ۋە دورىگەرلەر خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدىكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى يانۋار تەڭرىتاغ تورىنىڭ تارقاتقان خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر رايونىدىكى دورا سانائىتىنىڭ سېتىش كىرىمى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تەخمىنەن سەككىز مىليارد سەككىز يۈز مىليونغا يېتىپ ئاشقان. ھازىر رايوندا ئاتمىش تۆت دورا سانائەت شىركىتى بار بولۇپ، سېتىلىش مىقدارى بەش يۈز مىليون يۈەندىن ئاشىدىغان ئۈچ شىركەت بار ئىكەن. خىتاي دائىرىلىرى جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ خەزىنىسى، مىللىي تېبابەتچىلىك بۇنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى دېگەن شوئار بىلەن ئۇيغۇر مىللىي تېبابەتچىلىكىنىڭ تەرەققىياتىدا زور ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى تەشۋىق قىلىپ كەلمەكتە. ئەمەلىيەتتە بولسا، ئۇيغۇر تېبابەت مۇتەخەسسىسلىرى ۋە تارىخىي ماتېرىياللار ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئاز دېگەندە ئىككى مىڭ بەش يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى، ھەتتا ئۇنىڭ تارىخىي مەنبەسىنىڭ تۆت مىڭ يىللارغا بارىدىغانلىقىنى، خىتاي تېبابىتى بىلەن ئالاقىسى يوقلىغىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇنجى قېتىم ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا مەخسۇس مەبلەغ ئاجرىتىشقا باشلىغانلىقى مەلۇم. شىنخۇا ئاگېنتلىقى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۆت مىليون يۈەن ئاجراتقانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئىدى. ئەينى چاغدا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنى سەپەرۋەر قىلىپ، شۇ يىل ئاخىرىغىچە قىرىققا يېقىن ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ سۈپىتىگە قارىتا باھالاش ئېلىپ بارغان. ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر تېبابەت ۋەقپىنى قۇرۇپ، ئۇيغۇر تېبابىتىنى ساقلاپ قېلىش ۋە ئۇنى باشقىلارغا تونۇتۇشتا ئەھمىيەتلىك خىزمەتلەرنى قىلىپ كېلىۋاتقان پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدا ھەر تۈرلۈك توسقۇنلۇق ۋە قىيىنچىلىققا قارىماي ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇر تېبىپ ۋە دورىگەرلەر ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە كېيىنكى ۋاقىتلاردا داۋالاش سۇغۇرتىسىغا كىرگۈزۈش ئۈچۈنمۇ تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ كەلگەن ئىكەن.
بىز ئاشۇ ۋەتەندە ۋاقتىدىمۇ شىپاخانىلىردا مۇشۇ مەملىكەت بويىچە تارقىتىدىغان دورىلار، ئىنىڭدىن كېيىن مۇشۇ ئاپتونوم رايون بويىچە تارقىتىدىغان دورىلار دەپ ئىككى خىل رۇخسەتنامە بولىدۇ دارىلاردىچۇ. مۇشۇ سۇغۇرتىغا كىرگۈزسەك بۇ دورىنىڭ بازىرى ئېچىلسا ئىقتىسادىي قىممەت يارىتاتتۇق دەپ جىق يول ماڭغان ئاپتونوم رايون بويىچە كىرگۈزەلمەي مەن بار ۋاقتىدىمۇ ئايتا بەش ئالتە خىل دورا مەسىلەن. قىلغان زۇكام جەۋھىرى، زۇپا جەۋھىرى، سەيپىستان جەۋھىرى، ئەبرىشىم كوپىيەسى دېگەن دورىلار مۇشۇ ئاپتونوم رايونلۇق داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا كىرگەن دارىلار ئىدى. مانا بەش خىل دورىنى كىرگۈزدۇق، مىللىي تېبابەت دورىسىدىن دېگىنى چوقۇم شۇ ئۇيغۇر تېبابەتنىڭ دورىسى، ئېھتىمال يېڭىدىن يېنا دورىگەرلىكنى خىتاي دورا زاۋۇتىنى ئىگىلىدى. ئەمدى شۇ قاتاردا بىزنىڭ دورىلىرىمىزنىڭمۇ بىرسى سۇغۇرتىغا كىرىش نىسبىتى يۇقىرىلىغان بولۇشى مۇمكىن. ئىشلەپچىقىرىدىغان ھېلىقى تەستىق نومۇرلىرىنى خوجايىنلار خىتايدىن بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭمۇ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، مەملىكەت بويىچە تارقاتقىلى بولىدىغان سەۋىيەدىكى دورىلار، ئاپتونوم رايون بويىچە تارقاتقىلى بولىدىغان دورىلارنىڭ سانى كۆپەيگەن بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلىدىم ئەمدى.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى خىتاي مەملىكەتلىك ئىككى يىغىنى مەزگىلىدە خىتاي سىياسىي كېڭەش ئەزاسى شۈ رىشيا مىللىي دورىلارنى دۆلەتلىك داۋالاش سۇغۇرتىسى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈشنى قوللاش توغرىسىدىكى تەكلىپنى سۇنغان. ئۇنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشىچە، ئۆزگىچە داۋالاش ئۈنۈمى بولغان سۈپەتلىك مىللىي دورىلار دۆلەتنىڭ داۋالاش سۇغۇرتىسى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلمىگەچكە،

كلىنىكىدا ئىسپاتلانغان بىر قانچە ھەتتا بىر قانچە ئون يىللىق ئەمەلىي تەجرىبە ۋە دىياگنوز قويۇش جەريانلىرى بولۇشى شەرت ئىكەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنى قىسقا مۇددەت ئىچىدىلا كەڭ كۆلەمدە ئىشلەپچىقىرىپ، ئۇنى سۇغۇرتىغا كىرگۈزگۈدەك دەرىجىگە ئېلىپ كېلىشتە، ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تەجرىبىدىن ئۆتكەن، رېتسېپلىرىدىن ياسالغانلىقى، خىتاي كارخانىلىرىنىڭ بۇنىڭ بازار قىممىتىنى بايقىغانلىقى، شۇنداقلا ھۆكۈمەتنىڭ سىياسەت جەھەتتىن ئېتىبار بېرىشى ئاساسلىق رول ئوينىغان. مايسەم مۇتەللىپ بۇ ئىشتا يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ لاگېرلاردىكى ئۇيغۇرلارنى كونكرېت دورا تەجرىبىلىرى ئۈچۈن خۇددى تەجرىبە چاشقانلىرىدەك قوللانغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئامېرىكىدا بولغان بولسا، دورىنىڭ پاتېنتىنى ياساپ بۇنى ئىنگرېدىيېنتلارنى نۇرغۇن FDA approval قىلىدۇ نېمىسى پايدا بولۇۋاتىدۇ بۇنىڭدىن كېيىن قاراڭ FDA approval قىلىدىغانغا دەڭ ھايۋانلاردا نېمە قىلىپ تەجرىبە قىلىپ ئۇنىڭدىن كېيىن ئادەملەرنى clinical trial قىلىدۇچۇ نەچچە ئادەمگە ئۇ دورىنى بېرىپ ئاشۇنداق قىلىدۇ خىتايدا باشتا ياسىشى كېرەك ھەممە لابراتورىيە پۈتۈن فارماسېۋتىكا خىتايدا يامان نۇرغۇن يېقىندىلا ئون ژىلمۇ بولمىدى ئەش بىزنىڭ نېمە ۋەتەنگە بېرىپ ئەشە تاپتىمۇ نامىنى باشقا قويۇپ شۇ دورىلاردىن ئەشۇ ئۇ لابراتورىيە بىر ئەنىمال بولۇپتۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇ يەردە. ئۇ تۈرمىگە ئەكىرىگە پۈتۈن نەچچە دورىلارنى ئاشۇ ئۇيغۇرلاردا قانداق بىر كېسەل قىزىپ، كېيىن ئاشۇ دورىلارنى نېمە قىلدۇق، يە ئۆلتۈرەمدۇ، يە نېمە قىلدى بۇ چاقچى. بىزنىڭ ئۆزىمىز چىقارغان دورىنى ئۆزىمىزنىڭ خەلقىمىزگە ئاشۇ دورىلارنى ئاشۇنداق ئۇلارغا ئىشلىتىپ، نېمە قىلماي دېسە شۇنى قىلدۇ خىتاي دەپ ئويلايمەن. مايسەم خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ سۇغۇرتىغا كىرگۈزۈلۈشى مىللىي تېبابەتچىلىك كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش سىجىل، مۇقىم ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك تەرەققىياتنىڭ كاپالىتىنى كۆرسىتىدىكەن. شۇنداقلا بۇ ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرى بارغانچە چەت ئەللەرگىمۇ ئېكسپورت قىلىنىشىدىن بېشارەت بېرىدىكەن. ھالبۇكى، ئۇنى ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئۇنىڭ پاتېنت ھوقۇقى پۈتۈنلەي خىتايلارنىڭ قولىغا ئۆتكەن بۇنداق ۋەزىيەتتە، ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ پايدىسى ۋە شۆھرىتىدىنمۇ مەھرۇم قالماقتا ئىكەن. دۇنيادا ھازىر يېشىل ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرى ۋە دورىلارغا بولغان ئېھتىياج يۇقىرى بولماقتا. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىدا دەل بۇ خىل ئالاھىدىلىكلەر مۇجەسسەملەنگەن. خام ئەشيا پىششىقلاپ ئىشلەش ئۇسۇل-تېخنىكىلىرى پۈتۈنلەي يېشىللىق ئۆلچىمىگە ماس بولغاچقا، پەقەتلا ئەكس تەسىرى يوق. بۇ ئۇيغۇر تېبابەتنىڭ ھەقىقىي كۈچى. دېمەك، دورا تۈرىدە ئىستېمالچىلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئەڭ ماس كېلىدۇ. بازار تېپىش ئېھتىمالى زور. مانا بۇ دەل خىتاي كارخانىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىغا ھەسسىلەپ مەبلەغ سېلىشىنىڭ سەۋەبى ئىكەن. بۇ ھەقتە ئوخشىمىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆز قاراشلىرىنىڭ داۋامىنى كېيىنكى پروگراممىلىرىمىزدا ئاڭلىتىمىز. ئون ئىككىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى تۆھپىكار ئۇيغۇر زىيالىيسى پەرھات قۇربان تەڭرىتاغ ئوغلى ئەپەندى ئاتمىش بىر يېشىدا ۋاپات بولغان تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى مەرھۇمغا تەزىيە تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەرھۇمنىڭ ھاياتى توغرىسىدا ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت قاتارلىقلار بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى تۈركىيەگە كېلىپ ماگىستىر ۋە دوكتورلۇقتا ئوقۇغان تۆھپىكار ئۇيغۇر زىيالىيسى پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ئالەمدىن ئۆتتى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى،

قاتتىق ئازابلاندۇق، قايغۇردۇق. ئۇنىڭ ۋاپاتى شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن زور بىر يوقىتىش بولدى. ئاللا رەھمەت قىلسۇن، ياتقان جايى جەننەتتە بولسۇن. ئائىلىسىگە، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا، دوست-بۇرادەرلىرىگە سەۋر تىلەيمىز، دېيىلگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ تۈركىيەدە ئوقۇش، تىجارەت ۋە ئىلمىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندىنىڭ ئوتتۇز ئالتە يىلدىن بۇيان بەش كىتابى، كۆپلىگەن ماقالىلىرى ئېلان قىلىنغان ئىدى. بىز مەرھۇمنىڭ ھاياتى توغرىسىدا تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئۇ مۇنداق دېدى. پەرھات مېنىڭ ساۋاقدىشىم، بىز مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىرلىكتە ئوقۇغان. پەرھات سىنىپ باشلىقىمىز ئىدى، تەشكىلاتچى ئىدى، سەنئەتكە قابىلىيەتلىك ئىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى مەكتەپ پۈتتۈرگەندە پەرھات ئىسلام جەمئىيىتىگە، مەن مىللەتلەر نەشرىياتىغا تەقسىم قىلىنغان ئىدۇق. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى پەرھات ۋە يولدىشى گۈلزادە خانىم تۈركىيەگە ئوقۇشقا چىقتى. پەرھاتنىڭ يول مېڭىشى بىلەن مەنمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا تۈركىيەگە كەلگەن ئىدىم. پەرھات ئىستانبۇلدا، مەن ئىزمىردا ئوقۇغان. ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت-سەنئىتىنى تۈركىيە ۋە ياۋروپادا تونۇتۇشتا زور تۆھپە قوشقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. بۇ جەرياندا پەرھات ۋە گۈلزادە خانىم ئۇيغۇر فولكلورى ئۆمىكىنى قۇرۇپ، تۈركىيەدە ۋە ياۋروپادا ئۇيغۇر مىللىي مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى ۋە بۇ ساھەدە چوڭ نەتىجىلەرگە ئېرىشتى. تۈركىيە مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن مۇكاپاتلاندى. كېيىن پەرھات تىجارەت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللاندى. مەن ئىزمىردا مەكتەپتە قالدىم. پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى، دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا قوشقان تۆھپىسىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. كېيىنكى يىللاردا پەرھات تىجارىي ئىشلارنى تاشلاپ، پۈتۈن زېھنىنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىگە ئاتىدى. ئىككى قېتىم تۈركىيە پارلامېنتى سايلىمىدا مىللەت ۋەكىلى نامزاتى بولدى. گەرچە مىللەت ۋەكىلى بولۇپ سايلىنالمىغان بولسىمۇ، بۇ جەرياندا شەرقىي تۈركىستاننى تونۇتۇش، جامائەت پىكرى توپلاش جەھەتتە نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى ۋە بۇ پائالىيەتلىرى بىلەن تۈركىيەدە تونۇلدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپى رەئىسى بولغاندىن كېيىن تېخىمۇ پائالىيەتچان بولۇپ كەتكەن ئىدى. بۇ جەرياندا نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرغان بولدى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەش كىتاب يازدى. كىتابلىرىدا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان رەزىل سىياسەتلىرىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ بەردى. خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك جۇمھۇرىيەتلىرىگە قاراتقان يامان غەرىزىنى، كېڭەيمىچىلىك ستراتېگىيەسىنى پاش قىلدى. كىتابلىرى تۈركىيەدە ناھايىتى ياخشى ئالقىشقا ئېرىشتى. ئۇنىڭ ئىلمىي ئەمگەكلىرى ۋە پائالىيەتلىرى ئەسلا ئۇنتۇلۇپ قالمايدۇ. دوستۇم پەرھاتنىڭ ۋاپاتى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ يوقىتىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئاللا ياتقان يېرىنى جەننەت قىلغاي. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى ئەركىن ئالپتېكىن ئەپەندى مەرھۇم پەرھات قۇربان بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى تونۇشقانلىقىنى، پەرھات قۇربان بىلەن ئايالىنىڭ مەرھۇم لىدىرىمىز ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىننىڭ خىزمىتىدە بولغانلىقىنى، ئۇنىڭ ۋاپاتىنىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن يوقىتىش ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. بۇ فەرھات بەي مانا تۈركىيەدە، مەسىلەن، مۇشۇ ئۇيغۇر خانىمى، ناھايىتى قابىلىيەتلىك بىر خانىمى، ئۇ خانىمى بىلەن بىزنىڭ ئۇيغۇر سانايى نەفىسىمىزنى تۈركىيەلىك قېرىنداشلارغا تونۇتۇش ئۈچۈنمۇ كۆپ كۆپ كۈچ چىقارغان ئاللا رازى بولسۇن. بىر سۆز بار ئەمدى ياخشى ئادەملەر بالدۇر كېتىپ قالىدۇ دەيدىغان. ئاللا ھەممىمىزگە سالامەتلىك ئۇزۇن ئۆمۈر بەرسۇن. فەرھات بەي يامان ياش كېتىپ قالدى. بۇ ئاللانىڭ ئەمرى ئەلبەتتە ئۇنىڭغا قارشى چىقىش مۇمكىن ئەمەس. خۇدايىم بۇيرۇسا ئاللا ياتقان يېرىنى جەننەت قىلسۇن. دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىغىچە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش كاتىپى، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئايغىچە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىنىڭ رەئىسى، ھەمدە ئاكادېمىيەنىڭ تارمىقىدىكى خىتاي تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن ئىدى. بۇ ۋەزىپىلىرىدىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ كىتاب ۋە ماقالە يېزىش، ئۇيغۇر سەنئىتىنى تونۇتۇش پائالىيەتلىرىنى ئاكتىپ ئېلىپ بېرىۋاتاتتى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋە ۋەقپىنىڭ كۈچىيىشىگە زور تۆھپە قوشقانلىقىنى، ئۇنىڭ ۋاپاتىنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن زور بىر يوقىتىش بولغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ شۇ ۋەزىپە ئۆتەش جەريانىدا ناھايىتى ئەستايىدىل، مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئاكادېمىيەنىڭ خىزمەتلىرىنى قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق بىلەن ئۆتىگەن. ئۇ ئۆزى ئىنتايىن ئىرادىلىك، مەسئۇلىيەتچان، ئاق كۆڭۈل بىر كىشى ئىدى. بىز ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئەزالىرى ۋە زىيالىيلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۇنىڭ قىلغان خىزمەتلىرىنى ھەرگىز ئۇنتۇمايمىز. مىللىتىمىزنىڭكى قەلبىدە ئۇ، ئۇنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى، خىتايغا قارشى قىلغان كۈرەشلىرى ھېچبىر زامان ئۇنتۇلمايدۇ. دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى قەشقەر شەھىرىدە تۇغۇلغان بولۇپ، باشلانغۇچ، تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى قەشقەردە پۈتتۈرگەندىن كېيىن، بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلغىچە بېيجىڭ مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىياتى كەسپىدە ئوقۇغان. ئۇ بېيجىڭدىكى خىتاي ئىسلام جەمئىيىتىدە بىر مەزگىل ئىشلىگەندىن كېيىن، بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى تۈركىيەگە كېلىپ، مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىجتىمائىي پەنلەر ئىنستىتۇتىدا ئوقۇشقا كىرگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى تۈركىيە پۇقراسى بولغان. كىلاسسىك ئەدەبىيات ۋە تىلشۇناسلىق ساھەسىدە ئىلىم تەھسىل قىلىپ، ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق ئىلمىي ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. كېيىن مۇستەقىل تەتقىقاتچى بولۇپ، يېزىقچىلىق بىلەن شۇغۇللانغان ئىدى. ئۇنىڭ خىتاي چۈشى، خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول رېئاللىقى ۋە تۈرك دۇنياسى، خىتايدىن ئاشكارىلانغان لاگېر ھۆججەتلىرى قاراقاش تىزىملىكى، خىتاينىڭ غەربىي رايون نەزەرىيەسى ۋە يېڭى خىتاي قاتارلىق كىتابلىرى تۈركىيەدە نەشر قىلىنىپ، تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ كىتاب سېتىش تورى بولغان كىتاب يۇرتىدا ئالقىشلىق كىتابلار قاتارىغا كىرگەن. شۇنداقلا بۇ كىتابلار تۈركىيە خەلقىنىڭ خىتاينى چۈشىنىشىدە، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە دىققەت ئاغدۇرۇشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى